ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະໃຫ້ຄະແນນນຳ ຄົນທີ່ເຊົ່າເຄຫະສະຖານບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໂຄວິດ-19 ກວ່າຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນໃນດ້ານເງິນຄຳຂອງກ ານຊື້ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ຈິງຫຼືບໍ່ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເບິ່ງອັນໜຶ່ງ ເວົ້າແບບນັ້ນອອກມາ New Australian Research ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ເຊົ່າບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ກຳລັງມີການປະສົບການກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶ ງອັນມາກມາຍ ໃນດ້ານການເງິນກວ່າຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນໃນການຊື້ເຄຫະສະຖານ ກະທັ້ງທີ່ມີການຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຄົນທີ່ເຊົ່າບ້ານເຮືອນບາງຜູ້ບາງຄົນຖືກຊົດຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍບັນຫາຕ່າງໆກໍຕາມ ການເ ຊົ່າເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆ ອັນຈຳເປັນຂອງຄົວເຮືອນ ຍານາງ Sharon Williams ມີລູກ 3 ຄົນ ລຶ້ງແກ່ນກັບການທ້າທາຍທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງຕ່າງໆ

ບໍ່ມີໂຊກດີ ໂດຍມີຜູ້ເຊົ່າບ້ານເຮືອນລາຍງານວ່າ ພວກຂະເຈົ້າມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາກມາຍກວ່າຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນການຊື້ບ້ານຊື້ເຮືອນ 49 ເປີເຊັນຂອງຄົນເຊົ່າບ້ານເຮືອນ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍຫຼາຍກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າຂ ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນການຊື້ບ້ານເຮືອນ 31 ເປີເຊັນມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບໜີ້ສິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຂໍ້ມູນການບໍລິໂພກກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ເຊົ່າເຄຫະສະຖານເຖິງ 37 ເປີເຊັນ ຄົງຈະໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຫຼາຍກວ່າ ຫຼືໂຄງການ Buy Now Pay Later ທັງກໍມີ 44 ເປີເຊັນທີ່ຈົກເອົາເງິນຄຳທີ່ທ້ອນໄວ້ມາຈັບຈ່າຍ ຫຼືຫັນໄປໃຊ້ໄປສອຍເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ອນເວລາ

ແນວໂນ້ມບາງຢ່າງທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ທີ່ພວກຍານາງຮູ້ເຫັນແທ້ໆ ແມ່ນຄົນທີ່ເຊົ່າບ້ານເຮືອນບໍ່ສາມາດເສຍຄ່າໃບບິນຂອງຄົວເຮືອນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ດ້ວຍນີ້ຜູ້ເຊົ່າເຄຫະສະຖານຄົງບໍ່ເສຍຄ່າໃບບິນຄ່ າໄຟຟ້າຂອງພວກຂະເຈົ້າຂອງເດືອນກັນຍາເຖິງ 3 ເທົ່າກວ່າ ແລະຄ້າຍຄຽງກັນນີ້ແມ່ນສຳລັບບັດເຄຣດິດສ່ວນຕົວ ແລະໃບບິນຄ່າໂທລະມະນາຄົມດ້ວຍ

ມີເງິນມີຄຳເພີ່ມ 1,000 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການໃຫ້ຢືມເງິນໃນລາຄາຖືກ ທີ່ລັດຖະມົນຕີຄ່າສະຖານ ຄື Housing ເວົ້າວ່າ ຈະຊິຊ່ວຍບ້ານເຮືອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໃໝ່ ທີ່ຈະເປັນບ້ານເຮືອນທີ່ຈະຖືກຍືດຢື້ເຖິງໄດ້ ບໍລິໂພກໄດ້ວ່ າເທາະ